SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ສາສະໜາພຸດລາວເຮົາ ຫຼືວ່າໄທ ຫຼືວ່າສາສະໜາພຸດໃດກໍຕາມໃນໂລກນີ້ ມັນມີການເຂົ້າພັນສາ ປີໜຶ່ງເຂົ້າເທື່ອໜຶ່ງ ເຊິ່ງວ່າເປັນບຸນເປັນງານທີ່ວ່າໃຫຍ່ໂຕ ແລ້ວກໍຄຶກຄື້ນບໍ່ຫຼ າຍກໍໜ້ອຍ ແຕ່ສຳລັບປີນີ້ 2021 ປາກົດວ່າການເຂົ້າພັນສາ ຫຼືພິທີເຂົ້າພັນສາໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວນັ້ນງຽບເຫງົາແດ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖ້າໂດຍສະພາວະປົກກະ ຕິເນາະ ເລື່ອງຂອງວັນເຂົ້າພັນສາ ກະຖືວ່າເປັນ ວັນພະໃຫຍ່ບຸນໃຫຍ່ ທີ່ປະຊາຊົນທັງຊາວລາວ ແລະກະຊາວໄທເນາະ ກະຊິອອກມາເຮັດບຸນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີກິດຈະກຳກ່ຽວກັບສາສະໜາມາກມາຍເນ າະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເລື່ອງຂອງການແຫ່ທຽນເຂົ້າພັນສາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພັນສາປີນີ້ກະຄືຊາວຫ້າ ກໍລະກະດາ ສອງພັນຫ້າລ້ອຍຫົກສິບສີ່ເນາະ ກະຄືຕົງກັບວັນຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 8 ອ່າ ວັນເຂົ້າພັນສາ ອ່າ ພຸດທະສາສະນິກ ະຊົນເນາະ ກະໄດ້ເດີນທາງໄປວັດທຳບຸນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ປີນີ້ ທາງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະຍັງປະເຊີນກັບເລື່ອງຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະກໍແຂວງອື່ນໆໃນພາກເໜືອ ສະຖານະການກະຍັງ ຍັງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດກິດຈະກຳທຳບຸນວັນເຂົ້າພັນສາໄດ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມແຂງນຳ ທາງດ້ານແຂວງຈຳປ າສັກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະກະແຂວງສາລະວັນ ຄຳມ່ວນ ບໍລິຄຳໄຊ ກະມີແຮງງານລາວເດີນທາງກັບຈາກໄທ ກະມີການຕວດພົບພະຍາດໂຄວິດ-19 100 ເຖິງ 200 ຄົນຕໍ່ມື້ເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ທາງແຂວງພາກກາງ ພ າກໃຕ້ ກະມີຄົນໄປທຳບຸນໃສ່ບາດບໍ່ຫຼາຍ ບໍ່ຫຼາຍທໍ່ທຸກປີທີ່ຜ່ານມາ ກະຄືງຽບເຫງົາວ່າເຖາະ ກໍບໍ່ຄຶກຄັກ ເພາະວ່າປະຊາຊົນກໍຕ້ອງ ຕອນນີ້ລະມັດລະວັງໂຕຫຼາຍເນາະ ອື ມັນເປັນຫຍັງງຽບເຫງົາ ກໍແທ້ໆແລ້ວ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ ບາງວັດນີ້ຫວ້ຍ ຄູບາອາຈານນີ້ເພິ່ນເອົາຜ້າສະບົງນີ້ມາຕັດ ແລ້ວກະເອົາເຊືອກມາໝອກມາມັດ ແລ້ວກະຂຽນຄາຖາໃສ່ ນະໂມຕັດສະ ສູດປຸກເສກໃສ່ ແລ້ວກະມາໃຫ້ປະຊ າຊົນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ກະແປວ່າເພິ່ນກໍພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນມັນງຽບເຫງົາຍ້ອນມັນຢ້ານນີ້ນະ ອັນນັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນ ມັນເປັນໃນທຸກຫົນແຫ່ງບໍ່ ຫຼືວ່າບາງວັດບາງເຂ ດເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ກໍເປັນທຸກຫົນແຫ່ງເນາະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຝັ່ງ ຝັ່ງລາວເນາະ ຫຼືວ່າຝັ່ງໄທກໍແລ້ວແຕ່ ກະຄືວ່າພາບລວມທົ່ວໄປນີ້ ຍາມມື້ເຊົ້າ ໂດຍສະເພາະຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ເນາະ ຫຼືວ່າຈັງຫວັດອື່ນໆນີ້ ຖ້າ ຫາກວ່າເປັນບຸນໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ ປະຊາຊົນກະຊິຢູ່ຕາມສອງຂ້າງຖະໜົນ ລໍໃສ່ບາດພະນີ້ ຈຳນວນແບບ ເອີ ລຽກວ່າຢືນຕິດກັນເປັນແຖວຍາວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼາຍຖະໜົນຫຼາຍເສັ້ນ ແຕ່ວ່າມາປີນີ້ ກະເປັນມະຍອມມະແຍ ມເນາະ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ໃນໄທມັນຄືໃນບາງຫົນແຫ່ງໃນລາວບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ບາງແຫ່ງຂອງເຂດເມືອງຊາຍທອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ນະ ພິທີເຂົ້າພັນສານີ້ ນອກຈາກວ່າແມ່ອອກພໍ່ອອກທັງຫຼາຍເຮັດຂ ະໜົມເຂົ້າຕົ້ມຂອງກິນ ທີ່ວ່າຊິໄປບຸນ ໄປຖວາຍແກ່ພະສົງຕ່າງໆນີ້ແມ່ນວ່າ ຄັນໄປນີ້ກະແປວ່າ ເອົາ ເພິ່ນເອົາໂຕະຫັ້ນມາວາງໄວ້ຢູ່ໜ້າປະຕູ ຫຼືວ່າກາງເດີ່ນວັດຫັ້ນ ເອົາໄປວາງໄວ້ຫັ້ນແລ້ວກະໜີ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນ ອັ ນນີ້ເຮັດຄືກັນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍບາງ ເປັນບາງໝ່ອງຄືກັນເນາະ ຂອງປະເທດໄທ ເປັນບາງໝ່ອງ ແຕ່ວ່າປີນີ້ ບາງວັດນີ້ເນາະ ບາງໝ່ອງນີ້ ເພິ່ນກະ ທາງວັດເພິ່ນຂໍຍາດໂຍມວ່າ ການໃສ່ບາດວັນເຂົ້າພັນສານີ້ກ ະຄື ພະນີ້ກະຄື ກິນ ກິນຈຳນວນກະບໍ່ຫຼາຍເນາະ ກິນຈຳນວນຈຳກັດ ມື້ໜຶ່ງກະກິນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຕໍ່ໄປນີ້ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຊາວພຸດທັງຫຼາຍ ຢາກຊິເຮັດບຸນກັບທາງວັດ ກະໃຫ້ຂໍເປັນພວກຂ້າວສານອາຫານແຫ້ ງ ເພື່ອທີ່ຊິນຳໄປຫໍ່ ໄປ ເອີ້ນວ່າໄປແພັກ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກສະຖານະການໂຄວິດ-19 ແທນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃນຝັ່ງລາວຝັ່ງໄທນີ້ນະ ກະແປວ່າແນ່ນອນລະ ມັນງຽບເຫງົາຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ມື້ວານນີ້ກໍມີການເດີນຂະບວນ ປະທ້ວງທີ່ວ່າມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳ ນັບເປັນພັນໆນີ້ແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານການລັອກດາວຕ່າງໆນີ້ນະ ແລ້ວໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ໃ ນສະຫະລັດອາເມລິກາກໍມີກະທຳແບບດຽວກັນນີ້ ແລ້ວໃນໄທຫັ້ນກະມີການປະທ້ວງລັດຖະບານປະຢຸດຈັ່ງຊີ້ ວ່າກ່າວຫາວ່າບໍ່ຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ແລ້ວໃນເມື່ອສາສະໜານີ້ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່ າຄົນລາວຄົນໄທນັບຖືເອົາແທ້ເອົາວ່ານີ້ກໍ

ສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ເພິ່ນກະຊິມີການ ອາ ສູດກັນ ແຕ່ວ່າ ຊິ ຊິສູດກັນ ພາຍ ພາຍໃນວັດ ແລ້ວກະພວກ ອາ ແມ່ອອກພໍ່ອອກຈັ່ງຊີ້ ກະຊິມີ ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ແລ້ວກະຊິຢູ່ຫ່າງໆ ແລ້ວກະຊິເວົ້າຜ່ານພວກໂຊຊຽວມີເດຍເນາະ ວ່າການເຮັດບຸນໃນປີນີ້ ກໍຂໍເປັນເລື່ອງຂອງເຄື່ອງຂອງແທນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ ແທນທີ່ຊິເປັນພວກຜ້ານ້ຳຝົນ ຫຼືວ່າທຽນພວກນີ້ ຊຶ່ງວັດກໍມີ ມີ ມີຢູ່ຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ຂອງພວກນີ້ກໍຄືພວກຂ້າວສານອາ ຫານແຫ້ງນີ້ ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ເພາະວ່າຕອນນີ້ທາງວັດກະນິ້ງເສີຍບໍ່ໄດ້ເນາະ ກະເພື່ອທີ່ຈະຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ລັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຂອງທີ່ໄດ້ລັບເຮັດບຸນມານີ້ ກະຊິນຳໄປ ອາ ໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງປະ ຊາຊົນອີກຕໍ່ໜຶ່ງເນາະ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook